ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໂຊມາເລຍໄດ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຢູ່ຕາມຖະໜົນສາຍສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫາທາງຂັດຂວາງການໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາ ມ ອາລ-ຊາບັບ ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການເພີ່ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພນັ້ນ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ ໂມຮຳມັດ ເຊກນໍ ລາຍງານມາຈາກໂມກາດິສຊູ ບັນດານັກວິເ ຄາະຈຳນວນໜຶ່ງຍັງສົງໄສວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດເຫຼົ່ານັ້ນເປັນທີ່ພຽງພໍແລ້ວບໍ່ ທີ່ຈະຢຸດຕິການໂຈມຕີນັ້ນໄວ້ໄດ້ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ໃນເດືອນນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຊມາເລຍໄດ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຢູ່ຕາມຖະໜົນທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິຊູ ເຊັ່ນວ່າ ມາກກາ ອາລ ກູກາຣາມາ ຊຶ່ງເນັ່ງໄປຫາທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ທ່າ ນອັບດູລຣາຮີ ຟາຣາ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານກົດໝາຍ ຢູ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກ່າວວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃສ່ທາງແຍກທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອຂັດຂວາງຕໍ່ກາ ນໂຈມຕີທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບັບ ທ່ານຟາຣາກ່າວວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດຈະພາໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບທຳການໂຈ ມຕີ
These surveillance cameras will reduce the terrorists ທ່ານກ່າວວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍລົງ ມັນຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາທຳການໂຈມຕີ ເພາະວ່າກ້ອງວົງຈອນປິດຕິດຕາມເບິ່ງພວກເຂົາ ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານກ່າ ວວ່າ ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາພາກັນດີໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແລະ ມອງເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວໄປໜ້າ Mogadishu residents and business owners have welcomed the cameras ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິຊູ ແລະ ບັນດາເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໄດ້ ພາກັນຍິນດີ ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຢູ່ໃນເຂດທຸລະກິດຂອງນະຄອນຫຼວງ ເຊິ່ງພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມມັກແນໃສ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ນາງດີກາ ສະລາດ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແມ່ນຄົນໜຶ່ງຂອງພວກທີ່ຄິດວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນ These cameras deter anyone from committing a crime ນາງກ່າວວ່າ ບັນດາກ້ອງວົງຈອນປິດເຫຼົ່ານີ້ຈະຂັດຂວາງບຸກຄົນໃດກໍຕາມບໍ່ໃຫ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳ ແມ່ນແຕ່ຄົນຂີ້ລັກທຳມະດາກໍຍັງຫຼີກລ່ຽງກ້ອງວົງ ຈອນປິດເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງນາງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານຖືກຈັບໄດ້ຢູ່ໃນກ້ອງວົງຈອນປິດ ແຕ່ນັກວິເຄາະການເມືອງ ທ່ານຮັສຊານ ບາຣີສ ກ່າວວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດຈະຂັດຂວາງແຕ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຜູ້ທີ່ຢ້ານຖື ກຈັບ ບໍ່ແມ່ນພວກວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກບອກວ່າ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຖືກຂ້າຕາຍ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼັງຈາກຕາຍໄປແລ້ວ But the others who have been seriously uh, brainwashed or heavily indoctrinated ones ທ່ານບາຣິສກ່າວວ່າ ແຕ່ຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ຖືກລ້ າງສະໝອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼືຜູ້ທີ່ໄດ້ສິດສອນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງແຮງກ້ານັ້ນ ຈະບໍ່ພາກັນຫຼີກລ່ຽງຫຍັງໝົດ ຍ້ອນວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໄປຂຶ້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ທ່ານບາຣິສກ່າວວ່າ ບັ ນດາກ້ອງວົງຈອນປິດເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພນຳດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມອາລຊາບັບ ກໍມີທ່າທາງວ່າຈະແນເປົ້າໝາຍເພື່ອທຳລາຍກ້ອງເຫຼົ່ານີ້ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນພຶດສະພ າທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດີຊູ ທີ່ມີກ້ອງວົງຈອນປິດ ປົດກ້ອງເຫຼົ່ານີ້ອອກ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຖືກໂຈມຕີ ທ່ານອິບຣາຮິມ ຮາຈີ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານສື່ສາ ນຢູ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງບັນດາກ້ອງວົງຈອນປິດໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຮາຈີກ່າວວ່າ ທີມພິເສດທີມໜຶ່ງເປັນຜູ້ດູແລ ແລະ ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄ ດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ ເພາະວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພວກຫົວຮຸນແຮງອິດສະລາມຕື່ມອີກນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຊມາລີກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງເຝິກແອ ບ ແລະ ຈະສົ່ງຕຳຫຼວດ ແລະ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບອອກໄປປະຕິບັດງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດີຊູ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ ວີໂອເອ